ته حضرت سليمان عليه السلام جو خط آيو پنهنجي جو هدهد کڻي پوء اتي ٿي بيٺو ۽ ڪوئين جيڪا هئي بلقيس ان ڏٺو خط وري پڙهيو ۽ پوء وري پنهنجي سڀائي پنهنجي اميرن کي وزيرن کي جيڪي امرا هيا ڪائونسل جا هن جي مشير هئا صلاحڪار هئا

انه من سليمان و انه هن ۾ اهو آهي ته بسم الله الرحمٰن الرحيم شروع ڪيائين ۽ اسان وٽ بسم الله الرحمٰن الرحيم جي لکڻ جي ڄڻ هڪڙو چئبو آهي ته هي ڪٿي ڌوڙ ۾ پوندو ڪٿي ڪري پوندو پٽ تي پوندو ڪٿي پيرن ۾ پوندو تنهن ڪري پوء بسم الله الرحمٰن الرحيم لکڻ جي بدران ماڻهو لکندا هئا ست سؤ ڇهاسي ست سؤ ڇهاسي ڇو لکندا آهن جو پنهنجو

ڀئي هڪڙو ادب آهي اسان ڄڻ بسم الله الرحمٰن الرحيم لکي ڇڏيو يا جيئن صلي الله عليه وسلم جي بدران صاد لکي ٿا ڇڏين يا مطلب ته رحمت الله عليه جي بدران رح لکي ڇڏين مطلب ته اهڙي نموني سان هڪڙو اهو طريقو هو لکڻ جو سو هاڻي اها ڳالهه مڙي توهان جي جنرل انفارميشن جي لاء ڪئيسون ان ۾ لکيائين بسم الله الرحمٰن الرحيم الا تعلوا مون تي مولا مودا آکڙجي نه مون تي وڏي نه ٿي وڏي وڏائي نه ڪر منهنجي اڳيان تعلوا تعالي تعالي جيئن چئبو آهي الله تعالي تعالي معنيٰ مٿي ڪرڻ پنهنجي پاڻ کي الا تعلوا علي منهنجي آڏو تون پنهنجي پاڻ کي وڏو نه ڪر يعني پنهنجو اهڙو ٽنگ ٽنگ ٽنگڻ نه ڪر پنهنجي آکڙ نه ڪر وآتوني مسلمين، مون ڏي مسلمان ٿي يعني بليور ٿي مون وٽ پهچ سرينڊر ڪر مون وٽ مطلب ته اهڙي نموني سان اهو خط لکيائين هاڻي پنهنجو ڪوئين جيڪا آهي ان گهرايو پنهنجي ماڻهن کي چيائين قالت يا ايها الملو افتوني في امري مون کي منهنجي هن معاملي ۾ مطلب معاملو ڪوئين جو آهي پنهنجي سڄي ملڪ جو آهي انهن ماڻهن جو به آهي اهو معاملو پر چيائين منهنجي هن امر ۾ منهنجي امري منهنجي معاملي ۾ توهان مون کي صلاح ڏيو. افتوني، فتويٰ جنهن منجهان لفظ نڪري ٿو، افتوني معنيٰ مون کي صلاح ڏيو، مون کي مطلب مشورو ڏيو. ما ڪنت قاطعة امرا حتيٰ تشهدون، آئون ڪو به فيصلو نه ڪندي آهيان سواء انهيء جي جو توهان اتي حاضر هوندا آهيو، مطلب توهان شاهدي ڏيندا آهيو. تشهدون جي معنيٰ ٻئي ٿيندو، حاضر هجو يا توهان شاهدي ڏيو يا وٽنيس يا توهان ڪجهه نه ڪجهه ڳالهايو، ڪا صلاح مشورو ڏيو، پوء آئون فيصلو ڪندي آهيان. مطلب ته اهو هڪڙو تمام ڊيموڪريٽڪ جيڪو چئجي اهو نمونو مشورو الله تعاليٰ قرآن شريف ۾ چيو ته پنهنجي پاڻ ۾ شوريٰ بينهم پنهنجي پاڻ ۾ مشورو ڪن ٿا ته مشورو ڪرڻ ضروري آهي پر هاڻ پوء ان جو مطلب اهو ڪونهي ته ڊيموڪريٽڪ جيڪو هي آهي ڪنهن جي ڳالهه ڪونه ٿا مڃن جيڪي پاڻ کي هينئر ڊيموڪريسي ڊيموڪريسي ڪنهن چڱي ماڻهو جي ڪي ڳالهه ٻڌن ئي ڪونه ٿا ڀلي ڪن سڄو دنيا اٿلي پوي پر ڪونه ٿا مڃن هاڻ اهي ڪهڙا ڊيماڪريسي ٿي آهي اتي ڊيماڪريسي ڪانهي ته هيء ڊيماڪريسي هئي صحيح صحيح معنيٰ ۾ سڀني کان مشورو ڪجي پوء جيڪو سٺي هجي ڳالهه پوء سڀئي ان تي متفق ٿين اهو جا ڪري ڊيماڪريسي جو طريقو هيو هي پاڻ کي سمجهندا اسان ڪا نئين ڳالهه هڪڙي پيدا ڪئي آهي تمام واهيات قسم جو نمونو هنن جو سڀئي ڊيماڪريسيون جيڪي پاڻ کي سڏائين ٿيون آمريڪا جي ڊيماسي ٿرڊ ڪلاس ڏيڍ سال رڳو ان جي اليڪشن تي ضايع ٿو ٿئي پئسا ٿا ڪيترا ضايع ٿين، هيڏي طاقت انسان جي جيڪي ٻين چڱن ڪمن ۾ هوند ڪجي، هاڻ اهو به مڙس نالا ٽرمپ جيڪو الاء ڇا هيس نالو، بس وٺو مصيبت ڏيڍ سال ڏيڍ سال جيڪو آهي سو مصيبت مٿي اڃا ته پنج ست مهينا پيا آهن مڙس نومبر تائين وڃي اليڪشن ٿيندي ان جي وڏي مصيبت ته هاڻ ڊيماڪ هي جيڪو انگلينڊ وارو پاڻ کي ٿو چوي ۽ جيڪو اسرائيل چي ٿو ڊيماڪرسي لا حول ولا قوت هي ڪهڙيون ڊيماڪرسيون آهن ڀيڻا مصيبتون هي ڊيماڪريسي هئي جو سڀني سان مشورو ڪري جيڪي ماڻهو آهن امير امرا اهي سڀني ماڻهن سان مشورو ڪبو آهي ته ڪهڙي ڳالهه آهي هي صلاح آهي هي صلاح آهي هاڻي هن صلاح ڏني تمام سٺي صلاح ڏني چي ڀئي ڳالهه اها آهي ته اسان قالوا نحن اولو قوة اسين طاقت وارا سگهارا همت وارا آهيون سمجهو واولي بأس شديد ۽ جنگجو به آهيون ڏاڍا سخت قسم جا بأس شديد شديد قسم جا جنگجو آهيون ويڙهاڪ به آهيون ويڙهاڪ هينئر وڙهن پيا اڃا به يمن وارا هي يمن جي ڳالهه پئي هلي هينئر اڄ به يمن ۾ وڙهن پيا هڪ ٻئي کي ماري ماري ڊانگار ڪري ڇڏيائون هاڻي اهو ڪو چڱائي ته ڪونهي هن ۾ همت ڪونهي يعني اها همت ڪونهي جو ماڻهو هڪڙو بي خيالي ۾ عقل کان سواء بي احمق وانگي ويٺو وڙهي ۽ ويٺو ماري هڪ ٻئي کي بس اهو چڱائي هن ۾ ته ڪو ڪانهي اولي باس شديد والامر اليڪ هن ۾ فضيلت اها هئي ماڻهن منجهه جو چون تون آهين اسان جي راڻي تون جيڪو فيصلو ڪندي امر تنهنجي هٿ ۾ آهي امر اليڪ تنهنجي هٿ ۾ آهي سڄي ڳالهه ۽ فانظري ماذا تامرين پوء تون فيصلو ڪر پوء ڏس انظري معنيٰ تون ڏس تون ڏس معنيٰ ڏس معنيٰ سوچ ويچار ڪري تون فيصلو ڪر ڏسڻ جي معنيٰ اها ٿي آهي ته فانظري ماذا تامرين تون ڪوڙ ڪهڙو ٿي حڪم ڪرين اسين اهو مڃينداسون اسين ان تي هلنداسون پوء اهو ٿيو الله تعاليٰ قرآن شريف ۾ چيو اسان جي نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم کي هن امت محمد صلي الله عليه وسلم کي ته جڏهن جڏهن فيصلو ڪري وٺو مشوري ڪرڻ کان پوء ته پوء جيڪو آهي سو بيهو ان تي فتوڪلت فعزمو پوء توڪلت علي الله پوء الله تي توڪل ڪري اونئن ڪيو ائين ڪونه پوء وري پيا هڪ ٻئي جي خلاف ڪريو هو چئي نه آئون ته ائين ڪونه ڪندس هو ته ائين ڪونه ڪندس پوء معنيٰ وچ ۾ تفريق ٿي ويندي هلي ماڻهو چئي سگهين هيڪر فيصلو ٿي وڃي ته هيء ڳالهه هيئن ڪرڻي آهي ته پوء سڀ ماڻهو ان تي بيهن ۽ ان کي سپورٽ ڪن ائين ڪونه پوء آپوزيشن ٺهي پئي آهي پنهنجي پاڪستان ۾ به آپوزيشن سڀ ان جي خلاف ڳالهه ڳالهائيندا جيڪو به هاڻي هتي آمريڪا جي هن ۾ هو به سا هڪڙي نموني ڊيماڪريسي هو ريپبلڪ هو جيڪو به ڪم ڪندو ان جي خلاف ڀئي جڏهن هيڪر فيصلو ٿي وڃي هليو حاڪم جيڪو توهان مقرر ڪيو آهي اهو جڏهن فيصلو ڪري ته هيئن ڪرڻو آهي اسان کي سڀ پوء ان کي سپورٽ ڪن چڱو ڪم آهي جيڪڏهن نه ته پوء شروع کان ئي ان کي رد ڪري ڇڏيو بابا اهو اسان کي ڪرڻو ئي نه آهي ۽ اهو تون نه ڪر بس ختم ڳالهه پر ائين نه ٿا ڪن بس هو پوء جڏهن ڪرڻ شروع ڪري پوء هن جي رستي ۾ بند ڪڙيون هي ڪرڻ هو ڪرڻ هو ڪرڻ مطلب اهو اهو جيڪو آهي سو غلط آهي ڇو جو پوء ڳالهه سپورٽ ڪونه ملندي دنيا جي هن جي هن جي هاڻي هينئر سائوٿ آمريڪا جي پويان آمريڪ پيو آهي آمريڪا جيڪو واشنگٽن وارو آمريڪا آهي سائوٿ آمريڪا سڀ ملڪ هاڻي تباهه برباد ڪرڻ جي پويان آهي سڀني کي پوء لاهي به اسان کي هو جيڪو به آهي

۽ جيڪي عزت وارا ماڻهو هئا هوندا انهن کي هو ذليل ڪندا ۽ ذليلن کي مٿي آڻيندا ان جو مطلب ته ڪائونٽر سينٽينس جيڪو ان جو اهو ٿيندو ته جيڪي عزت وارن کي ذليل ڪندا ۽ پوء ذليلن کي مٿي آڻيندا معنيٰ مينارٽي وارا جيڪي ماڻهو هوندا يا جيڪي اڳ ۾ پسمانده هئا انهن کي مٿي آڻيندا نائونمل کي مٿي آڻيندا ته ميرن جي خلاف ڳالهائي ۽ ۽ وڃي هي ڪري هون ڪري پوء انهن جي خلاف شاهديون ڏي ۽ پنهنجي آغا آغا حسن کي مٿي آڻيندا انگريز جيڪي آهن مثلا سنڌ ۾ جيڪا توهان جي تاريخ آهي ته اهو آغا حسن آيو ايران کان ڀڄي پوء اهو آغا خان پهريون جنهن کي ٿا چون اهو ان سپورٽ ڪيو آهي انگريز کي ۽ نائونمل سپورٽ ڪيو انگريز کي ميرن جا تختا ڪڍي ملڪ کي برباد ڪري ويهي رهيا سمجهو ته پوء اهڙي نموني سان ۽ هينئر به جيڪو

اعزت اهلها اذله وڪذلڪ يفعلون ۽ هي به ائين ڪندا يعني حضرت سليمان عليه السلام وارا جيڪي اچن ٿا پر هو چوندا آئون عادل آهيان نبي آهيان آئون فلاڻو آهيان ان کي به چيئن ئي پنهنجي جيڪي ڇا چئبو آهي پنهنجي نمل جيڪا هئي ڪي ڪيل جيڪا ان کي به چيئن آئون ته عادل آهيان تون وري مون کي تهمت ٿي هڻين ته آئون چپي ويندس هليو پر چيئن ته تون وما يشعرون جيڪي توهان کي سمجهه ڪونه هوندي ته ڀئي هيٺان چپي ويندا هئا توهان کي خبر ڪونه هوندي توهان جي ماڻهن کي خبر ڪونه هوندي انهيء ڪري مون اها ڳالهه چئي ته هيء به مائي به اها ئي ڳالهه ٿي ڪري چئي هي به ائين ايندا چپيندا هي به ايندا جڏهن فساد ڪن برباد ڪندا ملڪ کي پوء هاڻي چئي ٿي ته وڪذلڪ يفعلون هي به ائين ڪندا يعني حضرت سليمان عليه السلام به ائين ڪندو جيڪڏهن هتي آيو هاڻي انهيء ڪري چئي ٿي ته پنهنجو واني مرسلة اليهم بهدية اسان هن کي هديو موڪليون ٿا تحفا تحائف موڪليون ٿا انهن کي ۽ پنهنجو فناظرة بم يرجع المرسلون پوء ڏسون ٿا ته ڪهڙا جيڪي ميسنجرس آهن اهي ڪهڙي جواب کڻي ٿا اچن يعني حضرت سليمان عليه السلام ڪهڙو جواب ٿو ڏئي هو هاڻي وڃن ٿا هديا موڪلي ٿي پوء جيڪي به هديا هوندا انهن جي ملڪ ۾ جيڪي مطلب ته هيرا جواهر پئسا دولت هي هو اهي سڀئي ڏياري ان کي موڪلين تحفا تحائف هي هو پنهنجو غلام بلام هي موڪليندا هئا اڳي اهڙي قسم جون عورتون بورتون موڪليندا غلام مرد موڪليندا سڀئي چي ته هي توهان کي تحفا ٿا ڏيون هاڻي اهي پهتا فلما جاء سليمان سليمان عليه السلام وٽ جڏهن اهي تحفا ته پهتا قال اتمدونن بمال چي ته اسان کي توهان مال ڏئي ۽ پنهنجو خوش ٿا ڪرڻ جي ڪوشش ڪريو اتمدونن بمال فما آتاني الله خير مما آتاڪم پوء اسان کي جيڪو الله تعالي ڏنو آهي اهو توهان جي کي جيڪو ڏنو اٿس ان کان ڀلو آهي يعني اسان کي وڌيڪ ڏنو اٿس الله تعالي جو شڪر ٿا اسين ڪريون اسان ان مال ٻال جي پويان ڪونه آهيون ان چڪر ۾ ڪونه آهيون ته هي مال ڏئي ڏسي ۽ توهان جو اسين خوش ٿي وينداسون هليا ۽ پنهنجو اسان جو مقصد آهي ته توهان الله جي طريقي تي هجو الله جي هدايت تي هجو اهو اسان جو طريقو آهي آتوني مسلمين يا اسان لکيو توهان کي آتاڪم بل انتم بهديتڪم تفرحون پر توهان جيڪو هديو موڪليو آهي جيڪو تحفا موڪليا اٿا ان تي آڪڙجو ٿا ان تي فخر ڪريو ٿا

چي موٽي وڃو ميسنجر وري موٽائي موڪليائين چي هاڻي وڃو تئين ۽ انهن کي چئو وڃي ڪوئين کي ڪوئين سڳوري کي فلناتينهم بجنود لا قبل لهم چي آئون اهڙا لشڪر آڻيندس جي تو وٽ اڳ ۾ ڪڏهن آيا ئي ڪونه سمجهو مون وٽ لشڪر آهن جنن جا لشڪر آهن ماڻهن جا لشڪر آهن وحوش جا جانورن جا پکين جا پکڙن جا مون وٽ وڏا وڏا لشڪر ۽ خود به انسان ذات جيڪي آهن اهي به وڏا لشڪر آهن مون وٽ ته اهڙا مون وٽ لشڪر آئون آڻيندس توهان تي جو اڳ ۾ ڪڏهن آيا ڪو نه هئا سمجهو هاڻي اهو موڪليوس جواب حضرت سليمان عليه السلام ۽ پوء چي ٿو قبل لهم بها ولنخرجنهم منها ۽ توهان کي هن ملڪ مان ڪڍينداسون يعني هر هڪ چاهيندو آهي جيڪو حاڪم نئون ٿو اچي ته هتي جا جيڪي حاڪم آهن انهن کي ڪڍي ڀڄائي ڇڏي ماري ڇڏي يا پورو برباد ڪري ڇڏي هاڻ جيئن ڪلهوڙا ويچارا هئا حاڪم پاڻ وٽ ته اهو هڪڙا ماري ڇڏيا پنهنجي هنن ميرن ٻيا ڀڄائي ڇڏيائون ڀڄايا به ويا گجرات ۾ الاء ڪيڏانهن هليا هندستان ۾ وڃي رهيا پوء وري اتي وڃي ڪٿي وڃي رهيا ڪيڏانهن ويا هليا وري مير جو آيا ته ميرن کي وري انگريزن ڀڄايو پوء هڪڙن کي ويچارن کي موڪليائون پنهنجي ڪلڪتي ۾ هڪڙي کي موڪليائون الاء ڪٿي پنهنجو ڇا چئبو آهي جلا وطني اتي ويچارا گذاري ويا هليا ڪي آخر ۾ پوء وري ارڙهن سؤ ڇاونجاهه وغيره منجهه موٽيا الاء ستونجاهه ۾ الاء ڪهڙي سال منجهه هي ڪجهه ماڻهو موٽي آيا انهن منجهان جيڪي اڃا جيئرا هئا پر ٻيا جيڪي ويا هئا سي ويچارا جلا وطني ۾ مري ويا هليا پوء مطلب ته هي به ائين هن کي ٿو چوي ته لنخرجنڪم منها، اسان توهان کي ڪڍنداسون ان ملڪ ۾ توهان کي رهڻ ڪونه ڏينداسون منها اذلة ذلت سان ذليل ڪنداسون ڪڍي به ڇڏنداسون ملڪ مان وهم صاغرون ۽ توهان کي خوار هوندا اهي خوار هوندا جيڪي جن کي اسان ڪڍنداسون هاڻي چئي ٿي قال يا ايها الملؤ هتي ڄڻ سمجهو ته هاڻي مائي چيو ته هت پڄڻ جي ڀيڻي نه آهي، هاڻي تحفا تحائف نه پر مطلب ته جيڪو بادشاهه انويڊر هوندو يا حڪم ڪندو ته انهي وٽ پيش پوڻو پوندو ته انهي وٽ وڃي نه هو ائين ڪونه ته هو اچي ۽ انهي وٽ اچي توهان پيش پئو پيو حضرت عمر رضي الله تعالٰي عنه جيڪو پاڻ ويو وڃي پنهنجي يروشلم منجهه هنن جي وڃي ورتائين، پر ٻيا بادشاهه چوندا توهان اسان وٽ اچو ۽ هتي اچي اسان وٽ پيش ٿيو ته پوء اسين توهان کي ڇڏينداسون. پوء هي ڄڻ مائي هاڻ چيو ته ٺيڪ آهي آئون اچان ٿي تون وري گهڻي گوڙ نه ڪر منهنجو ملڪ برباد تباهه نه ڪر آئون اچان ٿي. هاڻي هي اچي هل هلڻ شروع ٿي آهي هتان ۽ هوڏانهن حضرت سليمان عليه السلام جيڪو آهي سو ان کي خبر پئي ته هاڻي اچي پئي قال يا ايها الم پنهنجي اميرن کي حضرت سليمان عليه السلام ٿو هاڻي چوي.

اهو هنن جو تخت کڻي ايندو. تخت جي ڳالهه آهي. ظاهر ملڪ ته کڻي نٿو اچي سگهجي. تخت کڻي اچي سگهجي ٿو. مائيء کي به کڻي اچڻ آ برو. مائي ڀلي پنهنجي خيال سان اچي. پنهنجي جهڙي به نموني سان اچي ٿي. باقي هي تخت جيڪو آهي سو هن جو هن جي پهچڻ کان اڳ ۾ مون کي کپي هتي. توهان منجهان ڪهڙو کڻندو. ڪهڙو کڻي ايندو.

اهو ٿو چوي سرڪش آهي، عفريت آهي، معنيٰ هن جي هن ۾ ڪهڙي گڙبڙ آهي، آئون ويٺو سوچيان ويٺو اهو هن ڪهڙي گڙبڙ آهي، هن ۾ جيڪو پرامس ڪيو ته آئون هيئن ڪري ڇڏيندس ته پنهنجو اهو ڇا ٿو چئي ته چئي ٿو آئون قال عفريت من الجن انا آتيڪ به قبل ان قبل ان تقوم من مقامڪ اللهم صل علي سيدنا چئي ٿو آئون ان کي آڻيندس تخت کي آڻيندس ان کان اڳ ۾ جو تون هيء محفل پوري ڪرين پنهنجي جڳهه تان اٿي هاڻي ان لفظ ۾ ڪا مڙي گڙٻڙ آهي جنهن جي ڪري هي عفريت آهي هڪڙو ته عفريت آهي معني هي سرڪش آهي سرڪش آهي معنيٰ هن جي ڳالهه جيڪا آهي سا سچي آهي يا ناهي؟ ۽ وري چئي ٿو مقام تان جڏهن تون اٿين، اٿين معنيٰ ته هي مون کي ڊوڙائڻ جي ڪوشش ڪري بادشاهي ۽ اها جيڪا خبر مشهور ڪئي اٿن ڀئي هڪڙي جن کي هٿ اچي وئي بادشاهي اهو اهو جن جيڪو منڊيء تي قبضو ڪري ويٺو پوء وري چاليهه ڏينهن هي ٿيو هو ٿيو ۽ حضرت سليمان عليه السلام هيڏي ڊوڙيو ڪنهن سڃاتوس ڪونه ٿي تون بادشاهه آهين ۽ هو جن جيڪو آهي سو بادشاهه ٿي ويهي رهيو انهيء ڪري آئون هي ڳالهه جيڪو هن جي ان ڳالهه ۾ شڪ آهي عفريت من الجن جي تنهن ڪري هن جي ڳالهه ڪونه ٿو مڃي پر هي چئي ٿو آئون آڻيندس ان کان اڳ ۾ جو تون هن جڳهه تان اٿين اٿڻ جي معنيٰ ڇا آهي معنيٰ ته تون هتان نڪر ته پوء آئون پاڻهي ٿو آڻيان ۽ پوء آئون پاڻهي ٿو بادشاهي ڪريان يا ڇا مطلب آهي هن جو پر مطلب ته پوء هن تي ماڻهو سوچ ويچار ڪري سگهي ٿو پنهنجي مفسرن به ڪيا آهن پر هاڻي اهو چئي ٿو ائين واني عليه لقوي امين اللهم صل عليه چي ٿو آئون ان ڳالهه ڪري سگهڻ جي طاقت رکان ٿو قوت رکان ٿو قوي آهيان انهي معاملي ۾ ۽ امين به آهيان اللهم صل عليه هاڻ هي اهي ساڳيا لفظ آهن قوي امين حضرت سليم حضرت موسيٰ عليه السلام جي متعلق مائي چوي ٿي پنهنجي صفورا عليه السلام ڇا نالو آهي شعيب عليه السلام جي نياڻي ائين ته چئي ٿي هن کي تون پنهنجو پاڻ وٽ رک نوڪريء منجهه جو هي قوي آهي هي امين آهي هاڻي هو ته نبي آهي عليه السلام هي ته عفريت آهي جن جو هي ٺڳ آهي هي ته ڪو مطلب ڪوڙ ڳالهائيندو ته ڪهڙي خبر آهي ته مطلب هي چئي ٿو آئون امين به آهيان اهو ماڻهو گهڻا ئي آهن چوندا آهن آئون ڏاڍو امين آهيان پنهنجي سوسائٽين ۾ هڪڙو ماڻهو جيڪو اچي ٿو چوي پنهنجي وات سان پوء نبي الله کي ٻيو ڪو چوي هن مائي چيو ته هي امين آهي هو پاڻ ڪونه چيائين حضرت موسيٰ عليه السلام ته آئون امين آهيان پر يوسف عليه السلام چئي ٿو ته آئون امين آهيان سمجهو ته پوء مطلب ته جيڪڏهن ڪو نبي آهي ته ان جي ڳالهه ته سچي آهي لفظ ان جو وات مان جيڪو نڪرو پر جيڪو سرڪش آهي مون جهڙو بدمعاش مون کان به وڌيڪ ته ان جي ڳالهه تي ڪهڙو اعتبار آهي هو جيڪي چوي ٿو ته آئون اهڙو آهيان، آئون اهڙو آهيان، سچو آهيان، آئون تون طاقت به رکان ٿو، انهيء ڳالهه تي ويساهه ڪرڻ جو ڳالهه ڪهڙي خبر آهي؟ حضرت موسيٰ، حضرت سليمان عليه السلام هن جي ڳالهه تي اڃا سوچ ويچار ڪري ئي پيو ته هن جي چڪر ۾ اڃا ڪونه آيو آهي، تيستائين ٻيو جيڪو آهي ۽ آصف جي نالي چوندا مفسر ته اهو جيڪو آهي ٻيو ماڻهو قال قال الذي عنده علم من الڪتاب جنهن کي علم هو ڪتاب جو. هاڻي ڪتاب جي معنيٰ هن ۾ چئبو ته ڀئي تورات جو علم هو يا ان کي اسم اعظم جو جو هيو جيڪو مطلب ته يا ڪهڙي ڳالهه هئي جيڪو هن کي مطلب ته اهڙي ڪا صلاحيت هئي پاڻ اهو جن ڪونه هو الائي ڇا هو ماڻهو هو شايد

سنڌي ۾ چوندو آهي نه اک، تنهنجي نظر هيئن جهڪي يا وري کلي، يعني تيستائين آئون آڻي ڏيندس. ۽ جيئن جو ڏسي کڻي اڳيان ته پنهنجو فلما رآه مستقر مستقرا عنده پوء ڏٺائين ته منهنجي سامهون پيو آهي تخت، يعني اها جيڪو ڳالهه ڪيائين ته تنهنجي اک ڇنڀ ۾ آئون آڻي ڏيندس، تون اڃا اک ڇنڀي ۽ پٽيندي ڪونه ته سامهون پيو هوندو ته سامهون پيو هيو بس. اللهم صل علي هاڻي ڪيئن آهي توهان سائنٽف سائنٽسٽ ته چوندؤ ڀئي ته هاڻي اها ڳالهه ممڪن ئي ڪونه آهي ته ڳالهه هيئن آهي هونء آهي پر هاڻي اسان جي هن زماني ۾ اهي ڳالهيون سائنٽفڪ ايڪسپيريمينٽ ڪن پيا ته هڪڙي لمحي ۾ ڳالهه جيڪا سو هت پهچي ٿي هوء فزيڪلي پهچي ٿي ڪهڙي نموني سان ڇا ٿي ٿئي معراج جو ذڪر جيڪو آهي ماڻهن کي گهڻن کي مڃڻ ۾ ڪونه ٿو اچي ته فزيڪل هو ڪي نه هو ڪو هيو هو ڪو هو نه هيو ڪونه هو الله تعاليٰ جيڪي ڪرڻ چاهي ته اهو هاڻي هي سائنسدان ماڻهو پاڻ ڪري سگهندا. هاڻي اسان اڳ ۾ ٻڌائيندا هئا ته ڀئي اسپيڊ آهي پنهنجي هن جي آواز جي هيتري ۽ پنهنجو هن جي هيتري آواز جي هيتري ۽ لائٽ جي هيتري ته لائٽ جيڪا آهي سا پهرين ٿي ڏسڻ ۾ اچي ۽ آواز جيڪو ٿنڊر جو پوء ٿو ڏسڻ ۾ اچي پوء ان ۾ هيترا هيترا سيڪنڊ مون پاڻ ڳڻيا به نو ڏهه يارهن سيڪنڊ لڳن ٿا ٻڌڻ منجهه تنهنجو پر پوء هاڻي هتي جيڪو ڳالهايون ٿا پاڻ پنهنجي ڪيناڊا ۾ آمريڪا ۾ پاڪستان ۾ هندستان ۾ جتي ماڻهو ڳالهائي ته اهو بس هڪ ٻئي سان پيا ڳالهائين هي سلسلو ٽٽي ڪونه ٿو ان ۾ وقت لڳي ڪونه ٿو نه ڪو سيڪنڊ نه ڪو ٻه نه ڪو ٽي نه ڪو پنج نه ڪو ڏهه سمجهو ته اهڙي نموني سان جيڪو هي ممڪن ٿي ويو آهي ته شيء کي موڪلڻ جيڪو آهي سو هاڻي اهو ايڪسپريمينٽ ان تي به ڪن پيا ته ڀئي ڪا فزيڪلي ڪا شيء موڪلي سگهجي ٿي اهو ماڻهو ماڻهو انسان ڪري سگهي ٿو ته الله تعاليٰ ڪيئن ڇو ڪونه ٿو ڪري سگهي پوء هن کي ڪو علم نه هن کي جيڪا طاقت ڏنائين ته پوء مطلب ته اهو هڪڙو ممڪنات ۾ آهي جيڪو حضرت سليمان عليه السلام جي هن ۾ ٿيو هجڻ هاڻي جيئن جو کڻي ڏسي ته فلا فلما رآه مستقرا عنده جيئن جو ڏسي ته هو اڳيان ڏٺائي ته منهنجي پئي آهي هاڻي وري الله تعاليٰ جو شڪر ڪرڻ وارو بندو هيو حضرت سليمان عليه السلام قال هذا من فضل ربي حضرت سليمان عليه السلام چيو ته هي الله تعالي جو فضل آهي. هاڻي هن صورت ۾ فضل جو لفظ الائي دفعا استعمال ٿيو آهي معنيٰ هي فضل جي صورت آهي، هي نجات جي صورت آهي جيئن اڳتي نبين جو جيڪو ذڪر ايندو ته نبين کي نجات ڏنائين ۽ جيڪي قومون آهن خراب قومون ته انهن کي هلاڪ ڪيائين ته اهڙي نموني سان نجات جي به آهي هيء صورت ۽ پنهنجي فضل جي الله تعالي جي فضل الله تعالي جو فضل الله تعالي جو فضل هن ۾ گهڻو دفعا لفظ اچي ٿو.

پر پر حضرت سليمان عليه السلام چئي ٿو ته اهو منهنجو امتحان آهي ته آئون شڪر ٿو ڪريان الله تعاليٰ جو يا آئون ڪفر ٿو ڪريان نعمت جو الله تعاليٰ جي ومن شڪر پوء فرمائي ٿو ته ومن شڪر فانما يشڪر لنفسه پوء جيڪو شڪر ڪري ٿو هاڻي اهو حضرت سليمان جو قول آهي يا الله تعاليٰ جو هتي ريمارڪ آهي ايئن سمجهجي، ومن شڪر فانما يشڪر لنفسه جيڪو شڪر ڪندو سو پنهنجي نفس لاء يعني پنهنجي لاء چڱائي اٿس اها، ومن ڪفر فان ربي غني ۽ ڪريم، غني به آهي ۽ ڪريم به آهي، جيڪڏهن ڪو ماڻهو ڪفر ڪري ٿو ته به الله تعاليٰ غني يعني بي پرواهه هن کي هن جي بادشاهي کان کٽي ڪونه پوندي، گهٽ وڌ ڪونه ٿيندي، هن جي شڪر ڪرڻ سان يا نه شڪر ڪرڻ سان يا ڪفر ڪرڻ سان. ۽ ڪريم آهي وري به ڪرامت وارو وري به چڱائي ڪري ٿو. هن جو مطلب ته جيڪڏهن ماڻهو هڪڙو ناشڪرو آهي ته به الله تعاليٰ پيو ڏئي پيو ڏئي هن جو رزق جيڪو آهي سو کٽائي ڪونه ٿو. غني ڪريم هاڻ هتي آسين قال نکرو لها عرشها هاڻ اها ڳالهه پوء وري پڙهنداسون ان شاء الله العظيم ته هن جي تخت کي ٿورو اڳتي پوئتي ڪريو هن ۾ ڪجهه چينج ڪريو پوء وري پڇون مائي کان ته هي سڃاڻي ٿي ڪونه ٿي سڃاڻي پنهنجو تخت جيڪو آهي تخت هاڻ پهچي ويو آهي مائي اڃا پوئتي آهي رستي ۾ آهي اها اچي پئي ڪوئين جيڪا باد سلامت جيڪا آهي اچي پئي ۽ هتي پنهنجو